ບໍ່ວ່າຫຍັງກໍຕາມ ດັ່ງວຽກບ້ານການເມືອງ ເສດຖະກິດ ແລະ ພະຍາດບາດເຍົາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ແມ່ນວ່າມັກຈະມີຜົນສະທ້ອນໃສ່ປະເທດທີ່ຢູ່ຂ້າງຄຽງ ຖ້າຫາກວ່າຂົງເຂດມ ະຫາສະໝຸດອິນໂດປາຊີຟິກບໍ່ມີຄວາມທ່ຽງທຸ່ນຂຶ້ນເດ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີຄວາມສ່ຽງໄພແນວໃດແດ່ ໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ພາກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຖືກກ່າວຫາວ່າ ເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ບໍ່ສະຫງົບສຸກຂຶ້ນແລ້ວ ແລະ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍມີຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ມູນຄ່າຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາອອກມາໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບໃຫ້ເ ຫັນແລ້ວ ບັດນີ້ ໂຄງການການປ່ຽນແປງ ເຮັດໃຫ້ກອງທັບອົດສະຕຣາເລຍທັນສະໄໝ ແລະ ການທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໂຈ້ໂຈງໃສ່ຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ແມ່ນມັນເຮັດໃຫ້ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຂະຫ ຍາຍຂຶ້ນຢ່າງມາກມາຍ ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແລະ ຄວາມສາມາດຕ່າງໆດ້ວຍ ຍານາງ ລິນດາ ເຣໂນ ລັດຖະມົນຕີວ່າການປ້ອງກັນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂດຍການໃຫ້ໂອວາ ດຕໍ່ສະຖາບັນ Strategic Policy Institute ແມ່ນວ່າ ຍານາງກ່າວຫາວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກບໍ່ມີຄວາມທ່ຽງທຸ່ນ ແລະ ການຂະຫຍາຍອຳນາດຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເຮັດໃຫ້ສ ະຖານະພາບອົດສະຕຣາເລຍບໍ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ຍານາງເຫັນວ່າ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເປັນເຫດຜົນຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍມີວິທີການໃໝ່ຂຶ້ນໃສ່ຍຸດທະສາດການມີທ່າທີຢູ່ໃນຂົງ ເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ອີງຕາມການປ້ອງກັນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ໂອກາດທີ່ຈະມີການຕໍ່ສູ້ກັນຂຶ້ນໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກຄົງຈະບໍ່ມີຂຶ້ນ ແຕ່ການອາດທີ່ມັນຈະມີຂຶ້ນ ບັດນີ້ມີຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເມື່ອກ່ອນ ຍານາ ງລັດຖະມົນຕີ ເຣໂນ ເວົ້າວ່າ ຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກປ່ຽນແປງ ແລະ ພຶດຕິການຕ່າງໆຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປ່ຽນແປງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ການຊີ້ແຈງຕ່າງໆນັ້ນມີຂຶ້ນພາຍຫຼັງທີ່ປະເທດອົດສະຕຣ າເລຍ ປະກາດເທທອກເງິນຄຳ 270,000 ລ້ານໂດລາ ໃສ່ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ສຳລັບໄລຍະ 10 ປີຂ້າງໜ້າ ຍານາງ ເຣໂນ ກໍເວົ້າວ່າ ທົ່ວຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆກໍພັ ດທະນາກອງທັບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ທະວີການຕຽມໂຕເພື່ອການຕໍ່ສູ້ກັນ ທັງປວງນີ້ເປັນການບອກໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການໂຈ້ໂຈງໃສ່ດ້ານເຕົ້າໂຮມທະຫານ ແຕ່ປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ ປະເທດອົດສະຕຣາເ ລຍທຸ່ມເທເງິນຄຳເຖິງຫຼາຍກວ່າ 15,000 ລ້ານໂດລາ ໃສ່ການທີ່ກອງທັບອົດສະຕຣາເລຍພົວພັນກັບອາຊີພາກກາງ Middle East ແລະ ສຳລັບຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກນັ້ນ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເທທອກເງິນຄຳໃສ່ເປັນຈ ຳນວນນ້ອຍກວ່າ 4,000 ລ້ານໂດລາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີອົດສະຕຣາເລຍ ສະກອດ ມໍຣິສັນ ເຫັນວ່າຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກເປັນຈຸດໃຈກາງຂອງຍຸດທະສາດຂອງການແຂ່ງຂັນກັນທະວີຂຶ້ນ ທີ່ທ່ານຍົກຕົວຢ່າງໃຫ້ຮູ້ເ ຫັນ ດັ່ງການຂັດແຍ້ງໂຕ້ຖຽງກັນໃນຊາຍແດນອິນເດຍ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ທ່ານກໍບອກໃຫ້ຊາບວ່າ ກຳລັງຂອງສອງປະເທດທີ່ຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍພັດທະນາກຳລັງ ທະຫານຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຂຶ້ນ ທັງໝົດທັງປວງນີ້ ແປວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢາກໄດ້ຢາກມີຫຍັງກ່ຽວກັບຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ພາກລັດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ມີກຳລັງທະຫາ ນທະວີຂຶ້ນໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະ ທະເລ East China ໃນແງ່ນີ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຝຶກຊ້ອມກຳລັງ ອ້າງ ແລະ ທວງເອົາເຂດແດນຕ່າງໆ ແລະ ພັດທະນາຈະຫຼວດທາງໄກ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍໃຫ້ບັ ນດາປະເທດເລັກໆນ້ອຍໆໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກຢືມເງິນຢືມຄຳ ທີ່ຫຼາຍຫູຫຼາຍຕາເຫັນວ່າໜີ້ສິນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວຕ່າງໆນັ້ນຈະໃຊ້ຄືນບໍ່ໄດ້ ແລ້ວໄປດັ່ງຖືກກັບຂອງປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊ າຊົນຈີນ ຫຼາຍປະເທດໃນອາຟຣິກາ ແລະ ປະເທດສີລີລັງກາຖືກກັບນັ້ນມາແລ້ວ ຄືວ່າເມື່ອທີ່ປະເທດສີລີລັງກາໃຊ້ໜີ້ສິນອັນມາກມາຍຂອງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນບໍ່ໄດ້ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍ ຂໍເອົາທ່າເຮືອນ້ຳເລິກຂອງປະເທດສີລີລັງກາແທນໜີ້ສິນນັ້ນ ທີ່ປະເທດສີລີລັງກາກໍໃຫ້ໄປ ແລ້ວສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນກໍຍຶດຄອງທ່າເຮືອນັ້ນ ອັນທີ່ຈະກັບກາຍເປັນຖານທັບຂອງກອງທັບເຮືອຂອງປ ະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນໄດ້ໃນອະນາຄົດ ນີ້ຖືກຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນເຫັນວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນພະຍາຍາມປິດລ້ອມປະເທດອິນເດຍ ທີ່ເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ຖືກກັນປານໃດກັບປະເທດສາທາ ລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນຢູ່ແລ້ວ ທັງກໍວ່າແມ່ນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນພະຍາຍາມຂວາງກັ້ນອຳນາດຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນຂົງເຂດມະຫາສະໝຸດອິນເດຍນຳ ກ່ຽວກັບຄວາມສຳພັນອິນເດຍ ສາ ທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນັ້ນ ແມ່ນວ່າທັງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ປະທະປະທາຍກັນໃນຊາຍແດນ ຈົນວ່າມີຄວາມເສຍຫາຍໃນດ້ານຊີວິດມາກມາຍຍ້ອນ ດຣ Bryce Wakefield ຜູ້ອຳນວຍການຂອງສະຖາບັນ Australian Institute for International Affairs ຊີ້ ແຈງວ່າ ຄວາມຮ້ອນວົນເຄັ່ງຕຶງກັນທີ່ທະວີຂຶ້ນລະຫວ່າງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ກໍເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກວຸດວິດຢູ່ ທ່ານເປັນຜູ້ນຳພາສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ການແລກປ່ ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນກັນ ຄື Indo-Pacific Research Forum ໂຟຣຳນີ້ເປັນການຮ່ວມໄມ້ມືກັນຂອງຜູ້ນຳຕ່າງໆ ທີ່ພິຈາລະນາເບິ່ງຄວາມສົນຈິດສົນໃຈໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ທີ່ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍກໍເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທ່ານເ ວົ້າວ່າ ມັນຈະເປັນການຜິດພາດທີ່ຈະໄປເຈາະຈົງໃສ່ຍຸດທະສາດດ້ານການທະຫານໃນຂົງເຂດອິນໂດປາຊີຟິກເທົ່ານັ້ນ ທີ່ມັນມີດ້ວຍ ບັນຫາຕ່າງໆ ດັ່ງການຕໍ່ສູ້ວິກິດໂຄວິດ-19 ການຄ້າ ການລັກລອຍເອົາຄົນເ ຂົ້າປະເທດ ແລະ ອາດຊະຍາກຳຕ່າງໆດ້ວຍ ສາດສະດາຈານ Rory Medcalf ທີ່ຊ່ຽວຊານໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Australian National University ຄື ANU ເວົ້າວ່າ ການປ່ຽນແປງໄປສູ່ຍຸດທະສາດການປ້ອງກັນປະເທດ ສະເໜີວ່າອົດສະຕຣາເລຍເອົາຈິງເອົາຈັງກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍເອງ ພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍລະເລີຍປະເທດບັນດາບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽ ງຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກ ແລະ ອົດສະຕຣາເລຍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຂົງເຂດປາຊີຟິກໝັ້ນຈິດໝັ້ນໃຈ ແລະ ເຊື່ອໝັ້ນກັບປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ແພດ ຄອນຣອຍ ໂຄສົກການພັດທະນາກ ານສາກົນ ແລະ ປາຊີຟິກຂອງພັກເລເບີອົດສະຕຣາເລຍເວົ້າວ່າ ຄວາມສຳພັນຕ່າງໆກັບບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດປາຊີຟິກຄວນມີຄວາມໝາຍຫຼາຍຕື່ມ ແທນທີ່ ກໍຈະເປັນພຽງແຕ່ການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງເທົ່ານັ້ນ